انهيء ڪري بني اسرائيلن تي لازم ڪيوسون ته جيڪو ڪنهن جان جي عيوض يا زمين ۾ فساد وجهڻ واري کان سواء ٻئي ڪنهن کي ڪوهندو، تنهن ڄڻڪ مڙني ماڻهن کي ڪٺو، ۽ جنهن ان کي بچايو، تنهن ڄڻڪ مڙني ماڻهن کي بچايو، ۽ البته بيشڪ اسان جا گهڻا پيغمبر چٽن معجزن سان وٽن آيا، وري بيشڪ ان کان پوء منجهائن گهڻا ملڪ ۾ حد کان لنگهندڙ ٿيا.